ملڪ، هن سورت جو نالو آهي ملڪ، بادشاهت، Dominion، الله تعاليٰ جو ملڪ آهي. اسان جو ملڪ پاڪستان آهي، سنڌ آهي، ٽنڊوڄام، هوسڙي، حيدرآباد سڀ ڪجهه آهي پر ملڪ، سڄي Dominion، بادشاهت جيڪا آهي الله تعاليٰ جي آهي، جو ملڪ آهي. هي ملڪ ناهي، هي ملڪ آهي. مالڪ الله تعالي آهي ۽ مالڪ ۽ ملڪ به الله تعالي ملڪ الله تعالي آهي بادشاهه الله تعالي آهي پر هي ملڪ آهي سورت ملڪ جو نالو آهي هن جو هن ۾ اڻٽيهه آيتون آهن الحمد لله ۽ تمام سهڻي سورت آهي هن جي وڏي فضيلت آهي ته هي صبح جو ڏينهن جو پڙهجي رات جو پڙهي سمهجي وغيره وغيره ۽ ڳالهيون جڏهن ماڻهو ڪڏهن وفات ٿو ڪري وڃي ان کي پوري اچجي ٿو ته هي ڄڻ پڙهجي ٿي ان کي جڏهن دفن ڪري دعا گهري ماڻهو وڃن ٿا پوء ان جو ڪو مائٽ مٽ پوء اتي بيهي ۽ هي سورت پڙهي ٿو هن ۾ ڄڻ تلقين آهي پنهنجي ميت کي ته جنهن وقت تو وٽ منکر نڪير اچن ان وقت تون پنهنجي ثابت قدم رهجان پنهنجي دين تي پنهنجي محمد صلي الله عليه وسلم جي امت پنهنجي ان تي شريعت تي ۽ جڏهن تو کان سوال پڇيا وڃن هي تنهنجو ڪير ڪهڙو دين آهي تنهنجو الله تنهنجو ڪهڙو رب رب رب تنهنجو ڪهڙو آهي ۽ هن شخص جي متعلق تون ڇا ٿو چوين ڇا چوندو هئين ته ان وقت جيڪو آهي سو توکي هيء ڪم ايندي پوء هيء سورت پڙهي ۽ پوء ماڻهو اهو جيڪو آهي سو دعا گهري ۽ پوء نڪرندو آهي ته اهڙي قسم جي ڳالهه پر هن ۾ آخرت جي ڳالهه گهڻي آهي ته مطلب ته آخرت ڇا آهي ۽ ان جي فضيلت ۽ الله تعاليٰ جيڪي مثال انهيء جي لاء ڏنا ته هن دنيا ۾ جيڪي مثال آهن ته هي شيون، هي شيون، هي شيون، هي شيون جيڪي آهن سي وري منهنجي قدرت ڪمال آهي منهنجو انهيء منجهه مطلب ته آئون آخر ۾ بعث بعد الموت ڪري سگهان ٿو ۽ آئون ڪندس بيشڪ ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ۽ حساب ڪتاب جيڪو آهي سو ٿيندو ضرور ۽ ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته اها ڳالهه ڄڻ هن سورت منجهه اچي ٿي. هاڻي هڪڙي اها پهرين عرض اها ڪجي ڳالهه ته هي سورت شروع ٿي ٿئي تبارڪ الذي بيده الملڪ جي لفظ سان تبارڪ برکت وارو آهي وڏي وڏي برڪت وارو آهي اهو جنهن جي هٿ ۾ آهي بادشاهي، وهو عليٰ ڪل شيء قدير ۽ اهو جيڪو بادشاهه آهي، جيڪو الله تعاليٰ آهي جو مالڪ آهي ملڪ جو، عليٰ ڪل شيء قدير هر شيء تي قدرت رکي ٿو، هر شيء تي قادر آهي، هر شيء هن جي وس منجهه آهي، جيڪي ڪرڻ چاهي سو ڪري سگهي ٿو. الذي خلق الموت ۽ اهو اهو آهي الله تعاليٰ اهو رب آهي، اهو مالڪ آهي، اهو مالڪ الملڪ آهي جيڪو وهو الذي خلق الموت والحيات ۽ موت ۽ حيات هن جيڪو خلقيو آهي، ڇا جي لاء خلقيو آهي؟ ليبلوڪم ته توهان کي پرکي، توهان جو امتحان وٺي ته ايڪم احسن عملا توهان منجهان ڪهڙو سٺا سهڻا سڀني کان وڌيڪ سٺا احسن سٺو احسن سڀني کان وڌيڪ سٺو، سڀني کان وڌيڪ سٺا عمل ڪير ٿو ڪري؟ سٺن عملن وارا به جنتي، پر سڀني کان سٺا عمل ڪرڻ وارا وڌيڪ جنت جا مستحق ۽ انهن جا درجا جنت ۾ تمام وڏا، يعني ڪري احسن، حسن، محسن، احسان ڪرڻ وارو، چڱائي ڪرڻ وارو، احسن، حسن، احسن، سپرليٽو، ڊگري جيڪا چئبي آهي پنهنجو انگريزي منجه ته جيڪا تمام وڌيڪ سڀني کان وڌيڪ وهو العزيز الغفور ۽ هو بيشڪ هو سگهارو آهي طاقت وارو آهي عزت وارو آهي ٻئي لفظ ٻئي معنائون عزيز منجهان نڪرنديون ته عزت انهي کي آهي، عزت رسول کي آهي، عزت مؤمنن کي آهي، الله تعاليٰ وٽ عزت جيڪا آهي سا انهن انهن الله جي پنهنجي عزت آهي ۽ پنهنجو عزيز آهي ۽ پنهنجو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليڪم الله تعاليٰ رسول پاڪ کي عزيز سڏيو آهي انهي سورة توبه ۾ ۽ پنهنجو الله تعاليٰ غفور آهي، بخشڻ وارو به آهي. جيڪڏهن ماڻهو ڪو بخشائڻ چاهي ته. پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو چوندو، نه، تڪبر هٺيلو ماڻهو آهي، هو چوندو، نه، جيڪو مون ڪيو تنهن تي مون کي ڏاڍو وڏو فخر آهي، هو بخشائيندو ته پوء ان کي بخش الله تعاليٰ ڪرڻ چاهي ته ڪري، سندس مرضي آهي، پر جيڪڏهن ڪو بخشائڻ چاهيندو ئي ڪونه ته پوء ان کي ڪيئن بخشبو؟ هاڻي اها ڳالهه ته پهرين مون لفظ تبارڪ الذي جو آيو ته انهي تي مون عرض ڪرڻ ٿي چاهيو

ته ڀئي آخرت آهي، حساب ڪتاب آهي، ائين ناهي ته ڪو حساب ڪتاب ناهي ۽ اها ڳالهه جيڪا آهي سا تمام هڪڙي سهڻي سورت هو آهي فرقان جنهن جو نمبر آهي پنجويهون مصحف ۾ ۽ هي آهي سورت ملڪ جنهن جو نمبر آهي ستهٺ Sixty Seventh نمبر آهي هن جو هاڻي ان ۾ ٻيو جيڪو لفظ آيو الذي خلق الموت والحيات ليبلوڪم ايڪم احسن عملا جنهن خلقيو آهي موت کي ۽ حيات کي، موت ۽ حيات به خلقيل آهن، حياتي جيڪا آهي اها خلقيل الله تعاليٰ خلقي آهي ڇا جي لاء ته جيئن پرکي توهان کي جيئن توهان جو امتحان وٺي ليبلوڪم ابتلاء جيڪو امتحان امتحان آهي. پاس ڪندو ماڻهو امتحان مئٽرڪ جو بي اي جو ايم اي جو پي ايڇ ڊي جو فلاڻو فلاڻو هي دنيا جا امتحان آهن الله تعاليٰ وٽ جيڪو امتحان آهي ته توهان ڪهڙو چڱائي ڪم جا ڪم ٿو ڪريو يا ڪهڙو توهان منجهان وڌيڪ چڱن ڪمن ڪرڻ وارو آهي ڪهڙو بڇڙن ڪمن ڪرڻ وارو آهي اهو ڄڻ هڪڙو محذوف آهي اهو ڄڻ انڊرسٽوڊ آهي ته جڏهن چڱائي ڪرڻ وارن جي خبر هوندي ته ان ۾ وري بڇڙائي ڪرڻ جي به ڪرڻ وارن جي به خبر هوندي پر هاڻي اهو لفظ جيڪو آهي ته الله تعاليٰ ڇا جي لاء موت ۽ حياتي ڏني آهي ته اهو فرمائي سورة ڪهف منجهه آيت نمبر ستين انا جعلنا ما علي الارض زينة لها هن ڌرتي کي اسان زينت وارو بنايو آهي سڀ چڱايون هن ۾ سهڻائپ گلڪاريون آهن پنهنجو پوکون آهن، پنهنجو جانور آهن، پکي آهن، پکڻ آهن، انسان آهن، سهڻا هڪ ٻئي کان وڌيڪ هن سڀني کي اسان جيڪا به شيء خلقي آهي زينت بنائي اٿون جيئن وڻي ماڻهو کي پر ان زينت ۾ ٺڳجي نه وڃي هليو ۽ دنيا جي دنياداري ۾ ڪاهجي نه پوي آخرت به ياد ڪري ته جي انا جعلنا ما علي الارض زينة لها جيڪي به ڌرتي ۾ آهي ان کي اسان زينت ڪري ٺاهيو آهي سينگاري ٺاهيو آهي انهي جي لاء لنبلوهم ته جيئن اسين بلا نبلو اسين ان کي امتحان وٺون اسين ان جو ان کي پرکيون ايهم احسن عملا ته توهان منجهان ڪهڙو انهن منجهان ڪهڙو سٺا عمل ٿو ڪري اهو ساڳيو خيال ساڳي ڳالهه جيڪا اسان هتي آئي ايڪم هتي ايهم هتي ايڪم لنبلوهم ايهم احسن هتي هتي هو نبلو معنيٰ اسين امتحان وٺون هتي هي ليبلوڪم ته جيئن توهان کي پرکي توهان کي پرکي توهان جو ايڪم احسن عملا ته ڪير توهان مان وڌيڪ سٺا ڪم ٿو ڪري سٺن ڪمن ڪرڻ جا به درجا آهن سڀ ڪنهن جي درجن جي مطابق جيڪو آهي سو آخرت ۾ به حساب ٿيندو هتي به جيڪو آهي ماڻهو کي ان جي فضيلت الله تعاليٰ ڏيندو

طباقا، هو الله تعاليٰ اهو آهي جنهن خلقيا آهن پنهنجو ست آسمان طباقا هڪ ٻئي جي مٿان طبق طبق طبق طباق اسين پاڻ چيون سنڌي منجه هو هڪ ڦيلي هوندي هئي ان جي مٿان ايترو ڍاڪون چئبو هو ان کي ڍڪ ڏبو ته ان کي چئبو ڍاڪون هو طبق طبق معنيٰ هڪ ٻئي جي مٿان سيڙهي ڪري جيئن دلو هڪ ٻئي جي مٿان رکنديون آهن مايون سر پاڻي هاري سڀڪا سر گهڙو ڀري ڪا لاء سندي سڄڻين ڪا پورهيي ڪاڻ ڀري ته سر ٻهڙو ٻهڙو هڪ جي مٿان وري ٻيو ته اهڙي نموني سان طبق هي آسمان جيڪي آهن هڪڙو ٻئي جي مٿان ٻيو مٿي ٽيون مٿي چوٿون مٿي پنجون ستون ڇهون جيڪو به آهي ته اهي پنهنجي حساب سان هڪ ٻئي جي طبق هڪ طبق آهن هڪ ٻئي جي مٿان اهي طبق طباق هڪ ٻئي جي مٿان ما تريٰ في خلق الرحمان ۾ من تفاوت توهان ڪو نه منجهه الله تعاليٰ جي رحمان، الله تعاليٰ رحم ڪرڻ وارو آهي جنهن خلقيو آهي، هتي الله تعاليٰ جي جيڪا خاصيت جيڪو لفظ آهي نالو اهو رحمان سو اچي خلقڻ وارو رحمان به آهي خلقڻ وارو جنهن رحم ڪري خلقيو آهي ڪائنات کي جنهن رحم ڪري انسان کي خلقيو آهي جنهن رحم ڪري پکي پکڻ پنهنجا ٻوٽا جو ويجيٽيشن سڄي خلقي آهي اهو ان ۾ توهان ڪو تفاوت نه ڏسندو ڪو ڦير ڦار نه ڏسندو هاڻ ڏسو ان جا مثال کڻي پاڻ ڏسون ٿا ته هي جيڪو سج چنڊ جيڪو اڀري ٿو سڄو ٽي سؤ پنجهٺ ڏينهن جي هن سائيڪل منجهه ته جون ۾ انهي وقت ٿو اڀري، جولاء ۾ انهي وقت ٿو اڀري، مئي ۾ انهي وقت ٿو اڀري، اپريل ۾ انهي وقت ٿو اڀري جنهن وقت ان کي اڀرڻ کپي. هي جيڪي اٺاويهه جيڪي سائيڪل ٿا ٿين يا ساڍا اٺاويهه چنڊ جا اهي اهڙي ئي نموني سان اهڙي ئي نموني سان ايتري ئي وقت کان پوء هر ڪو جيڪو آهي چنڊ جيڪو اڀري ٿو پنجين جو چنڊ فلاڻي وقت اڀرندو ستين جو چنڊ فلاڻي وقت اڀرندو فلاڻي وقت لهندو سڀ ڪو جيڪو آهي حساب ڪتاب سان ٿي ٿئي ٻي به جيڪا شيء ڪائنات جي ميگنيٽزم آهي، هي پول آهي، هي سائوٿ آهي، هي آهي اٽريڪشن آهي، هي آهي جيڪو به ڪجهه شيون جيڪي ويجيٽيشن ۾ اڀري ٿي جيڪا پنهنجو پيدا ٿي ٿئي گل ڦل گلڪاريون جيڪي به ٿين ٿيون ڪا به ڪائنات ۾ توهان ڏسو نظر ڀري ته ڪا توهان کي تفاوت ڏسڻ ۾ نه ايندو ڪو فرق ڏسڻ ۾ نه ايندو فارجع البصر پوء وري پنهنجون اکيون ڦيري ڏسو يعني هيڪر ڏٺو وري ٻيهر ڏسو وري ٽيهر ڏٺو اهي ايسٽرانامر جيڪي آهن سي پنهنجي انهن پنهنجي جڳهين منجه وڏا وڏا اهي جيڪي آهن ڇا چئبو آهي اهي لڳايو ويٺا آهن دوربينيون ته اسين ڏسون آسمان ۾ زمين ۾ ڪيئن ٿا چنڊ تارا ڪيئن ٿا هلن ڪهڙي آسمان ۾ ڪهڙا ستارا ڪيئن ٿا هلن هل تريٰ من فطور ڪو ڏسو ٿا ته ان ۾ ڪو فطور آهي، ڪو ان ۾ ڏار آهي، ڪو ان ۾ ڪا ڪمي بيشي آهي، ڪا گهٽتائي آهي، هل تريٰ من فطور، ڇا ڏسين ٿو ڪا ڏار، ثم ارجع البصر، پوء وري پنهنجون اکيون ڦيرائي وري ڏس، ٽيون دفعو ٽيهر ڏس ڀلي، چوٿون دفعو ڏس، پنجون دفعو، هزار دفعا ويٺو ڏس، هر رات ويٺو ڏس، جيڪي لڳايو ويٺا، هر ڪرتين.

پر ڏسي ڏسي توهان ٿڪي پوندؤ پر ڪا خرابي ڏسڻ ۾ نه ايندؤ ڪائنات جي جي هلڻ چلڻ ۾ ڪائنات جي تخليق ۾ ڪا به توهان کي خرابي ڏسڻ ۾ نه ايندي وهو حسير ۽ خاسئا ٻئي لفظ هتي استعمال ٿيا خاسئا سائين ته ٻير واري صاحب ترجمو ڪيو آهي ته ساڻي ٿي ۽ اها ٿڪل هوندي وهو حسير يعني اکيون جيڪي توهان جون آهن بصر بصر سنگيولر ٿيو معنيٰ ڏسڻ واري جيڪا صلاحيت آهي، ٻنهي اکين ۾ آهي ظاهر ته جي ٻه اکيون ڪونه چئين، چئين ڏسڻ جي صلاحيت جيڪا توهان جي ٿڪجي موٽي ايندي پر ساڻي ٿي موٽي ايندي، ٿڪجي ايندي پر توهان کي ڪو فرق ڏسڻ ۾ نه ايندو. ولقد زينا السماء الدنيا هاڻي اهو ساڳيو وري سينگارڻ جي ڳالهه ته آئي زينت ڪرڻ واري ڳالهه آئي ته اسان بيشڪ اسان سينگاريو آهي ولقد زينا السماء الدنيا آسمان جو جيڪا جيڪا دنيا آهي يعني هي جيڪو آسمان آهي اسان جي دنيا يعني ڌرتي کان جيڪو ڏسڻ ۾ اسان کي ٿو اچي جيڪي ٻيون مٿي آهن جيڪي الاء ڪهڙيون ڪهڙيون ڪائناتون اهي ته اسان کي ڏسڻ ۾ ڪون ٿيون اچون ته هي جيڪي آهي سا به اسان جي لاء سينگاريل آهي هر شيء جيڪا سينگار واري آهي، زينت واري آهي، زينا، اسان ان کي زينا، سينگاريو آهي، الدنيا، سماء الدنيا، دنيا واري آسمان کي اسان سينگاريو آهي، بمصابيح، پنهنجي ڏيئن سان، ڏيئا، هي چنڊ جيڪي هي تارا جيڪي آهن، هي ڏيئا، ڏيئا آهن، مصابيح، مصباح بتي آهي، جنهن جو سو مصباح چراغ آهي جيڪو سراج جنهن کي عربي ۾ چئجي ڏيئو چئجي وجعلناها رجوما للشياطين ۽ جيڪي ستارا آهن ڪوڪب آهن اهي اسان شيطانن کي ڌڪ هڻڻ جي لاء اهي ٺاهيا آهن مطلب ته ان جون گهڻيون ٻيون ان جو ڇو ٺاهيا آهن الله تعالي کي خبر آهي وڌيڪ پر اسان کي ٻڌائڻ جي لاء اهي ٻه ڳالهيون آهن هتي ان ۾ ٻڌايون ويون

بس ان ۽ اتي وڃبو، اتي وڃي شهر جو نظارو ڪبو، نظارو ڪهڙو ٿيندو، چي ته بس ائين سمجهبو ته جهڙو ڄڻ آسمان هيٺ آهي، هو آسمان مٿي آهي، پر هيٺ وري نهاري مٿان کان ۽ مٿانهين کان هيٺ ڏسبو ته شهر ۾ جيڪي بتيون ٻرن پيون، چمڪن پيون، اهڙي نموني سان جهڙو ڄڻ آسمان ۾ ستارا پيا چمڪن، ته اها به هڪڙي خوبصورتي آهي، هتي اسان آڪلنڊ ۾ ڪٿي ڪٿي وڃبو آهي ته مٿانهين هوندي آهي، اتان وري ائين ڪري پاڻ کي ڏسندو ماڻهو ته وڏي چمڪ لڳي پئي آهي، پنهنجو جيڪي بتيون ٻرن پيون، به اسٽريٽ واريون يا گهرن واريون ته ان بجاء هڪڙي روشني جي ته اهو الله تعاليٰ به پهريون چيو ته اهو زينت سان بنايو آهي سهڻو سينگار ڪري رکيو آهي ٻيو اهي ڪوڪب جيڪي آهن سي اسين شيطانن کي چٽيندا آهيون سمجهيو پر ٻيا به ان جا الله تعاليٰ جيڪي سڀ مقصد اسان جي سمجهه کان مٿي آهن اهي ڪونه ٻڌايائون پر هتي ٻه ڳالهيون ٿيون جيڪڏهن شيطان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کان اڳ ۾ شيطان جيڪي آهن سي مٿي انهن کي سماع شيطان يعني ٻڌڻ وارا خبرون جيڪي ملأ الاعليٰ جون جيڪي ڳالهيون ٻڌندا هئا انهن کي منع ٿي وئي هلي پوء سورت جن ۾ آهي اها ڳالهه ته اسانکي خبر پئجي وئي الائي ڇا ٿيو آهي الائي ڪا خراب ڳالهه ٿي آهي الائي سٺي ٿي آهي الائي ڇا ٿيڻو آهي جو اسانجي هاڻ پهچ مٿي ٿئي ڪونه ٿي ۽ جيڪڏهن هلون ٿا ته پنهنجو اسان تي شهاب ٿو ڪڙڪي اهو سورت صافات ۾ به اها ڳالهه آئي ته اهو مطلب ته مختلف جڳهين تي سورت جن ۾ ۽ سورت صافات ۾ ته ان کي اسان شهاب جو بنائي اماڙي جيڪا جهڙي ڪري اسان هڻون ان کي ٻڌائي شيطان کي ڀڄ ڀلا ٻڌڻ لاء آيو آهين ڳالهيون ته هاڻي شيطانن کي ٻڌڻ جي جيڪا ايتري صلاحيت ڪونهي جو ٻڌي اچي ماڻهن کي ٻڌائين پر پوء ڪي ڪي وري به ڪجهه ڪجهه ڳالهيون ٻڌي وٺندا آهن وڃي پوء اهڙي

اها تمام بڇڙي ڊيسٽينيشن آهي يعني هر ڪنهن کي ظاهر آهي هتان ته وڃڻو آهي ڀڳو وڃي ماڻهو پنهنجو اها ڳالهه ڪئيسون قبرن مان اٿندا ته هتي بس ڀڳا ويندا چي ته نصب جيڪو سورت هن ۾ آيو پنهنجي معارج ۾ ته جهڙو ڄڻ ڪو هن جو گول هجي هن تي ڀڳل آهن مصير ان معنيٰ ۾ هڪڙو جيڪو ڊيسٽينيشن آهي اتي پهچڻو آهي ته اهو بڇڙي ڊيسٽينيشن آهي جهنم هو پهچندو جهنم ۾ هورانهون پهچندو جنت ۾ ۾ جنت واري مصير جيڪو آهي سو ڀلو آهي سهڻو آهي ڊيسٽينيشن سٺي ڀلي هورانهون جيڪا بڇڙي تمام خراب جيڪا ڊيسٽينيشن آهي جتي ماڻهو پڄندو گول جيڪو آهي ريس لڳي پئي آهي پنهنجو

فوج سالهم خزنتها الم ياتڪم نذير جڏهن هنن کي اڇليو ٿو وڃي جهنمين کي ان باهه منجهه فوج وانگي اڇليو ويندو انهن کي پوء انهن کان پڇندا جيڪي دربان هوندا جهنم جا

ڪلما القي فيها فوج سالهم خزنتها انهن خزن وارا يعني انهن جا گيٽ ڪيپرس جيڪي آهن اهي پڇندا انهن کان ماڻهن کان جهنم ۾ ويندڙ وارن کان الم ياتڪم نذير توهان تي ڪو نذير ڪونه آيو توهان کي ڪو ڊيڄارڻ وارو ڪونه آيو ڪو رسول ڪو نبي توهان وٽ ڪونه آيو قالوا اهي چوندا بليٰ قد جاءنا نذير بيشڪ اسان وٽ نذير آيا، اسان ڊيڄاريندڙ آيا، فڪذبنا پر اسان انهن کي ڪوڙو ڪيوسون، اسان چيوسون تهين ڪوڙا آهيو، وقلنا ما نزل الله من شيء اسان انهن کي، نبين کي، چيو پيغمبرن کي چيو ته الله تعاليٰ ڪجهه ڪونه ٿو موڪلي تهين مڙئي ويٺا ٺڳي جون ڳالهيون ڪيو، اساطير الاولين جي ڳالهيون ٿا ويٺا ڪريو مڙئي پراڻيون ڳالهيون آهن جيڪي ويٺا ڪيو اسان انهن کي ائين ٿي چيو ان انتم الا في ضلال ڪبير اسان انهن کي ٿي چيو ته تهين بيشڪ تمام وڏي گمراهي ۾ آهيو اسان کي به گمراهه ٿا ڪريو اسين انهن کي بتن کي ٿا پوڄون اسين ائين ٿا ڪريون ڀلو ڪم ويٺا ڪريون تهين وري آيا آهيو بس مصيبت ٿي اسان تي ۽ چئو ٿا ته انهن کي ڇڏيو سڀئي خدائون ڇڏيو ۽ هڪڙي خدا کي وٺو

جيڪڏهن اسين سماع ڪريون ها، اسين ٻڌون ها، او نعقل! يا جيڪڏهن عقل ڌاريون ها، عقل هجي ها اسان کي، سمجهه هجي ها اسان کي، ما ڪنا في اصحاب السعير ته اسين هن جهنم جا صاحب نه هجون ها، جهنمي نه هجون ها. جهنم ۾ ۾ پيل نه هجون ها ٻه ڳالهيون هيون اسان کي سمجهه ڪونه هئي اسان ٻڌو سون ڪونه ڪو اسان کي عقل ڪونه هو اسان ٻڌو سون ڪونه ڪو هاڻ پهرين چئي ٿو نسمع پوء نعقل پهرين ته اسان کي ٻڌو سون ڪونه ڀئي ڪو ماڻهو اچي ٿو چڱائي جي ڳالهه توهان کي ڪري ٿو سورت ياسين ۾ آيو ته ڀئي سٺا ماڻهو آهن ڀلا آهن توهان کي ٻڌائين ٿا پيا توهان کان ڪو عيوض ڪونه ٿا وٺن اجورو ڪونه ٿا وٺن توهان ٻڌڻ لاء تيار ڪونه آهيو

ته هڻي ڪونه هٿيار هٿيار ڪونه ٿو هڻي مجمل اهڙو ڪم ڪرائيندو ڏسي اها ڪار جنهن ۾ جوکو جيء جو رب رسي مت کسي هڻي ڪونه هٿيار ڏسي اها ڪار جنهن ۾ جوکو جيء جو پوء جوکو اهو جيء جو اسان کي عقل هجي ها ته اسين ٻڌون ها ٻڌون ها جي عقل هجي هون ها ٻئي ڳالهيون هڪ ٻئي سان لاڳو آهن ما ڪنا في اصحاب السعير ته اسين ان جهنم جا صاحب نه هجون ها جهنمي نه هجون ها